रागद्वेषवान् तर्हि भगवान् यतो भक्तान् अनुगृह्णाति न इतरान् इति तन्न समोऽहम् सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम् भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् समः तुल्यः अहम् सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यः अस्ति न प्रिया अग्निवदहम् दूरस्थानाम् अग्निः शीतम् न अपनयति समीपम् उपसर्पताम् अपनयति तथा अहम् भक्तान् अनुगृह्णामि न इतरान् ये भजन्ति तु माम् ईश्वरम् भक्त्या मयि ते स्वभावत एव न मम रागनिमित्तम् मयि वर्तन्ते तेषु चापि अहम् स्वभावत एव वर्ते न इतरेषु न एतावता तेषु द्वेषो मम